الله تعاليٰ ذڪر ڪيو آهي سبا، سبا جو ملڪ آهي ان جو ۽ شروع ٿي الحمد لله سان ۽ چي ته وله الحمد في الآخرة ۽ ڪافر جيڪي آهن سي چون ٿا ته وقال الذين ڪفروا لا تاتينا الساعه اسان تي ساعت ڪون ايندي اسين اٿاريا ڪون وينداسون پوء ان تي بحث ڪن ٿا پوء ان کان پوء الله تعاليٰ ان سورت ۾ ۾ فرمايو ته جي اسان ڇو آخرت ڪئي آهي جو چڱن عملن ڪرڻ وارن کي بدلو ان جو ڏينداسون، بڇڙن عملن ڪرڻ وارن کي ان جو بدلو ڏينداسون. اها ڳالهه ڪري ان کان پوء ڪافرن جي متعلق الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته هيئن ٿا چون رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي متعلق ته اهڙو آهي چريو آهي اهو جيڪو توهان کي ڏيکاريون اها ڳالهه آهي پوء ان کان پوء فرمايائون ته نه ڏٺو آهي ڇا اهڙي قسم جي آيتون اسان جون نه ڏٺيون آهن ان کان پوء الله تعاليٰ ٻه مثال پيش ڪيا حضرت دائود عليه السلام حضرت سليمان عليه السلام جي زندگيء جا ته اهي ڪيئن شڪر ڪندا هئا عبادت ڪندا هئا اعملوا عمل صالح اعملوا صالحا اعملوا آل دائود شڪرا اها ڳالهه دائود عليه السلام ۽ حضرت سليمان عليه السلام جي ڳالهه، انهن تي جيڪي نعمتون الله تعاليٰ ڪيون، انهن جو ذڪر، جيڪو پڙهيوسون اڳ ۾، هاڻي پڙهيوسون پي ته حضرت سليمان عليه السلام تي جيڪي نعمتون الله تعاليٰ ڪيون، ڪيئن هن جو تخت جيڪو آ سو هليو ٿي، پنهنجو هڪڙي مهيني جو پنڌ جيڪو آ سو گهڙيء ۾ ٿي ٿيو ۽ پنهنجو هيئن ٿي ٿيو، اهي ڳالهيون سڀ پڙهيوسون. هاڻي هتي ٺاهيائين پنهنجو ان جي جن جيڪي هئا ان جي هيٺ يا جيڪي به مخلوقات هئي ان جي قبضي ۾ ۽ جيڪي اسباب هئا ان جي قبضي ۾ الله تعاليٰ مسخر ڪيا ان جي لاء انهن سان ٺهرايائين پئي پنهنجو ٽيمپل پنهنجي جيڪو ٽيمپل هيو حضرت سليمان عليه السلام جو ٺاهيو اهو ٺاهيائين پئي ته پوء وفات ڪريس هاڻ هي جيڪا آيت هينئر پڙهي سون وقد قضينا عليه الموت ته اتان اتان هي حضرت سليمان عليه السلام جي موت جي خبر ٿي پوي ۽ اڪثر جيڪي ماڻهو آهن سمجهندا آهن ته جن جيڪي آهن سي سڀ ڪجهه ڄاڻن ٿا هي ٿا ڪن هو ٿا ڪن انهن کي خبر آهي ۽ پوء جنن کي الله سان واسطو ٿا ڪن ۽ الله کي جنن کي پوڄين ٿا ماڻهو جنن کان مدد ٿا گهرن ها جيڪا الله تعاليٰ هتي هن ڳالهه کي رد ٿو ڪري ته جنن کي ڪا خبر ڪونه هئي، ڇو جو حضرت سليمان عليه السلام جيڏي مهل پنهنجو لٺ جو سهارو ڪيو ۽ ان تي ٽيڪ ڏيو ۽ ويٺو هو ته اها لٺ جيڪا آهي جڏهن اڏوهي کي خبر پئي جيڪا وائيٽ اينٽ ٿيندي آهي اڏوهي اها اڏوهي جو ذڪر هتي آهي دابت الارض ان کي ڌرتي جو ڌرتي جو جانور ننڍو ننڍو ننڍو جانور ليو سمجهو اهو

جنن کي ڪو علم ڪونهي، جنن کي علم هجي ها ته ڇا لاء اهڙو بڇڙائيء وارو ڪم ويٺا ڪن ها، مطلب ته محنت وارو تڪليف وارو ڪم هو جيڪو انهن ڪيو پئي اهو ڪرڻ بند ڪري ڇڏيائون ته ٽيمپل جو ڪم جيڪو آهي سو پورو ٿي ويو هليو تيسين جيڪو رهيو سو رهجي ويو سو اهو ڪم ٿيو ايئن هاڻ هتي ان آيت ۾ الله سبحانه وتعاليٰ ٻڌائي ٿو ته ڪهڙي نموني سان ان جو موت ٿيو آهي جيڏي مهل ۽ اها اڏيهي جيڪا اڇي اڏيهي ٿي ٿئي جيڪو ڪيل جيڪا ننڍڙي آهي اها به ڪي ان کي به اينٽ ٿو چئجي انگريزي ۾ پر هوء بليڪ اينٽ آهي هيء وائيٽ اينٽ آهي بليڪ اينٽ اڃا وڏي جيڪا آهي ٿوري ان کي اسين ماکوڙي ٿا چئون اها آهي فرمائي ته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم علي موته الا دابة الارض تاڪل منساته پوء جنهن جنهن مهل مٿس موت کي حڪم ڪيوسون تنهن مهل سندس موت تي اڏهيء کان سواء ٻئي ڪنهن هنن جنن کي نه چتايوسون، جو سندس لٺ کي ٿي کاڌائين، لٺ کي کاڌائين پئي. پوء جنهن مهل لٺ جنهن مهل هو ڪري پيو، لٺ تي جيڪا لٺ جي بريڪنگ پوائنٽ جيڪا ڪري پئي، اها ته خاڪ ٿي وئي هلي، هوء جهلي ڪونه ٿي سگهي پنهنجو بار، جيڏي مهل ڪري پئي، تنهن مهل ته حضرت سليمان عليه السلام به ڪري پيو ويچارو، گذاري ويو اڳ ۾ ئي. تنهن مهل جنن معلوم ڪيو ته جيڪڏهن ڳجهه ڄاڻن ها، ته خواريء واري عذاب ۾ نه رهن ها، عذاب المهين، خواريء وارو عذاب، خواريء وارو اهو جو هن جي مرضي جي خلاف جيڪو به ڪم ڀلي ڪهڙو به هجي، جن هجي ڪو ماڻهو هجي، گڏهه هجي، گابو هجي، ويچارا گڏهه آئون ڏسندو آهيان سنڌ ۾ هنن جو حال هينئر جيڪو آهي سو انسانن کان بڇڙو آهي اللهم صل عليٰ سيدنا انهن کي جا چٽا پيا هوندا آهن، اهي جيڪي کڻندا آهن پيا، انهن کي بار کڻائيندا آهن ايڏا وڏا، پوء ڪنهن ڪنهن مهل گڏبو آهي، چوندا آهن الله کان ڊڄي هي ته اتي ٻاڏائي پيو، توکي بد دعا پيو ڪري، پٽي پيو، ڀڻا سڄو ملڪ پٽ ۾ هن جي اچي ويو آهي، گڏهه جي ته اهڙو حال جانورن جو ڪري ڇڏيو آهي ماڻهن، پر بهرحال اها ڳالهه ائين اچي وئي منهنجي في عذاب مهين، ڪنهن جنهن به جانور تي ڪنهن تي انسان تي بار لڳائبو، ان کي تڪليف وارو وٺبو ته ان جي مرضي جي خلاف هوندو ته عذاب المهين ٿيو هو اهو پنهنجو عذاب آهي خواري وارو بڇڙو عذاب آهي سو اهو ڪيائون پئي جنن ويچارن ڇا ڪن ان کي حڪم الله تعاليٰ هن اڳ ۾ آيت ۾ پڙهيوسون ته اهو حڪم الله جو ڪيو ڪو سليمان اهڙو ڪو طاقت وارو پاڻهي پاڻمرادو هو حضرت سليمان عليه السلام الله تعاليٰ ان کي نبي پاڪ ڪيو پر پوء حڪم الله تعاليٰ جو جو انهي جي حڪم سان ويٺي هو چيو ڪيو هيو جيڪو به ڪيو پئي هاڻي اها ڳالهه اتي هاڻي ان کان اچي ٿو ته هي انعام ۽ اڪرام ۽ نعم العبد ٻانهو جيڪو الله جو ۽ اواب جيڪو منيب اهو جيڪو مطلب تي سڄو تعريفون حضرت دائود ۽ حضرت سليمان جون ٿين ٿيون هن سورت ۾ سورت صاد صاد ۾ سورت نمل ۾ ٻين هنڌن تي حضرت دائود ۽ حضرت سليمان جون گڏ ڳالهيون ٿين ٿيون حضرت سورت انبيا ۾ حضرت سليمان جو علم جيڪو آهي سو ٻڌائي ان جي خبر ٻڌائي ٿو هاڻي ان جي مقابلي ۾ هي جيڪا سبا جو جيڪو ملڪ هو جنهن جي ڪوئين حضرت سليمان وٽ آئي پوء چوندا ته هن شادي به ڪئي وغيره وغيره ته ان ملڪ ۾ جيڪو هاڻي ڏمر ٿو اچي ان کي ڪيئن الله تعالا خوشحال ڪيو

پنهنجي ملڪ کان سواء سڄي ڌرتي الله تعاليٰ جي پاڪ آهي، انهي کي بڇڙو ڪري ٿو انسان جڏهن هن تي ظلم ڪري ٿو ڏک پنهنجو بدمعاشي ڪري ٿو تڏهن به بڇڙو ٿئي ٿو ملڪ الله تعاليٰ جي سڄي ڌرتي پاڪ آهي بلدتن طيبتن يمن جيڪو سبا جيڪو هو سو پاڪ هو ملڪ هو جيڪو آهي سو بلدتن طيبن هيو حجاز جيڪو آهي سو بلدتن طيب هو عراق بلدتن طيب هو هي به بلدتن طيبتن رب غفور رب جو بخشڻ وارو رب هو پر ماڻهو جيڪو آهي سو ناشڪرو جڏهن ٿيندو تمام گهڻي ناشڪرائي ٿي ويندي ته اهڙو حال ٿيندو جهڙو هاڻي پنهنجو پاڪستان ۾ ٿيو آهي سنڌ ۾ ٿيو آهي هر جتي جتي ڪٿي بنا وٺ وٺان مار ماران ڦر ڦران لڳي پئي آهي بس الله جو ڊپ ڪو رهيو ڪونهي ته هاڻي اهو هي سبا جو حال اهو ٿو ٿئي. لقد ڪان الله تعالي فرمايو لقد ڪان في لقد ڪان لسبإ في مسڪنهم آيه هن جي رهائش ۾ مسڪن ان ۾ آيت هئي نشاني هئي هڪڙي دي ور سو ويلدي اهڙا پنهنجو هئا اهڙا مالدار هئا خوشحال هئا سڄي حالت مسڪن هنن جو جيڪو رهائش جيڪا سهڻي هئي جنتان عن يمين و شمال باغ هئا، کاٻي پاسي ساڄي پاسي ٻنهي پاسي باغ هئا، ڪلو من رزق ربڪم انهن کي الله تعالي چيو کائو الله تعالي جو رزق آهي اهو کائو الله تعالي جي رزق مان کائو هو چوندا آهن نه اهو رزق الله جو ڪونهي ڏنل اهو اسان پاڻ ٺاهيو آهي پوء اهو قارون به ائين چيو پيو جيڪو چئي ٿو آهي اهو منهنجي طاقت جي ڪري آهي پوء اتي ناشڪر ناشڪراني ٿي ٿئي پوء اتي جيڪو آهي سو عذاب اچي ٿو الله تعالي فرمايو ڪلو من رزق ربڪم توهان پنهنجي رب جي رزق منجهان کائو واشڪروا له ۽ ان جو شڪر ڪريو رب حالانڪ هر وقت ماڻهو باڏائي شڪر ڪري ته رب پاڪ تو اسان تي مهرباني ڪئي آهي هي تنهنجا فصل اسان ڀلا ڪيا اٿئي هي ڪيا اٿئي هي خير خيرات هي صدقو هي ڏيڻ کپي ان منجهان زڪات ڏيڻ کپي ان منجهان نه پوء چي سڀ ڪو اسين کائڻ پيئڻ بس پيٽ ڀرڻ منجهه پورا سڀ ڪو پنهنجو پاڻ ۽ ٻين جو ڦٻائڻ

فاعرضوا، پوء اعراض ڪيائون، اعراض ڪيائون معنيٰ پوء پاسو ڪيائون يعني شڪر ڪرڻ کان پاسو پاسيرا ٿيا، شڪر ڪرڻ ڇڏي ڏنائون ۽ پنهنجو چيائون ته الله آهي ڪونه ڪو اسان پاڻ ٺاهيو آهي اسان جا هي جيڪي مالڪيون ملڪيتون هي جيڪي باغ بستان هي اسان جا پنهنجا آهن يا سورت ڪهف ۾ سورت نون والقلم ۾ اهڙي قسم جي اها ساڳي ڳالهه پنهنجو اچي ٿي جيڪي باغ بستان ٺاهين ٿا انهن جي ڳالهه اهي ڳالهيون اچن ٿيون فاعرضوا

ٻين ميون فروٽن هنن منجهه جي بدران بس پوء ڪنڊا ۽ ڪانڊيرا ۽ ٻيريون ۽ اهڙي قسم جا درخت جيڪي آهن سي ليون جيڪي پاڻ وٽ هاڻي سنڌ ۾ الائي ڪٿان اچي ويون آهن اهي اهڙي قسم جا الائي ڪهڙا ڪهڙا اچي ويا هليا بس فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين اسان بدلايو اهي جيڪي جنتون هيون جيڪي باغ هيا جيڪي چڱائي وارا سٺا جيڪي باغ هئا اهي جنتين ذواتي اڪل خمط واثل وشيء من سدر قليل ڪهڙي قسم جا اسان باغ ڪري ڏنا هنن کي پوء شڪر ڪرڻ کان هنن منهن موڙيائون تنهن ڪري بند ڀڄي پيو ۽ سخت ڇر کي مٿن وهايوسون، پاڻي کي مٿن وهايوسون، فلڊ کي، ۽ سندن انهن ٻن باغن جي بدلي کين ٻيا ٻه باغ، ڪسارن ميون ۽ لئن وارا ۽ ڪجهه ٿورين ٻيرين وارا ڏناسون. يعني باغ بدلجي ويا هليا، وڻ ٽڻ اچي ويا، هاڻ اسان ننڍا هئاسون اتي وڏا ٿياسون ته باغ هئا اسان جي نوآباد جي اوڙي پاسي ۾ سنجهوري تعلقي ۾ هن پاسي هن پاسي گهڻئي ويچارا باغ هئا، پنهنجي شاهن جا، وساڻن جا، فلاڻن جا، ٺيرن جا، الائي ڪن جا، ڪنهن جا، سمجهو گهڻن جا باغ هئا، هاڻ سڀ باغ ختم ٿي ويا اسان وٽان، هاڻ ٻين هنڌ باغ آهن الحمدلله اهو ڪاڇيلو باغ رکي ويٺو آهي، ويٺو پنهنجو انب موڪلي سڄي دنيا کي، ٻيا نظاماڻي آهن هي پنهنجا ٽنڊي سومري وارا، ٽنڊي باغ ٽنڊي قيصر وارا اهي انهن وٽ باغ ٻيريون هي هو لڳيون پيون آهن، پر اسان سنجهوري ۾ هاڻ باغ ته آئون ڏسان ڪونه ٿو ڪٿي ڪو الله اهڙو حال ته ٿئي ٿو مطلب الله جو جڏهن ڏمر ٿو ٿئي ته پوء باغ کسجي ٿا وڃن الله بس ٻيون شيون ته ٿي وڃن پوء چيائون ته پنهنجي پالڻهار جي رزق مان هن کي بيشڪ سبا جي قوم لاء سندن ڳوٺ ۾ هڪ نشاني هئي يعني ٻه باغ سڄي ڳوٺ سڄي ۽ کٻي پاسي کان هئا چيو وين ته پنهنجي پالڻهار جي رزق مان کائو ۽ سندس شڪرانو ڪريو اوهان لاء هي شهر سٺو آهي ۽ پالڻهار بخشڻهار آهي الله تعالي جيڪو آهي سو رب غفور آهي ۽ پوء شڪر ڪرڻ کان انهن منهن موڙيائون تنهن ڪري بند ڀڄي سخت ڇر کي مٿن وهايوسين ۽ سندن انهن باغن، ٻن باغن، جي بدلي کين ٻيا ٻه باغ ڪيا ڪسارن ميون ۽ لئن وارا ۽ ڪجهه ٿورين ٻيرين وارا. ڏناسون. پوء هاڻ فرمائي ٿو اڳتي ته ذلڪ جزيناهم اهو جيڪو ڪيوسون ڇا لاء ڪيوسون اها هنن کي جزا ڏنيسون هنن کي بدلو ڏنوسون بما ڪفرو ڇو جو ڪفر ڪيائون ناشڪري ڪيائون معنيٰ ڪفر ڪيائون ڪفران چئبو آهي پنهنجو سنڌي ۾ اردو ۾ به استعمال ٿا ڪن لفظ ڪفران نعمت ڪرڻ يعني نعمت الله تعاليٰ جي ان ان کي رد ڪرڻ ان جو ڪفر ڪرڻ ان جو

۽ بين التي بارڪنا فيها معنيٰ سيريا، شام، فلسطين جتي الله تعالي برڪت موڪلي آهي. هن برڪت جي ڳالهه مختلف سورتن ۾ آهي، سورت بني اسرائيل ۾ به آهي ٻين هنڌ به ته هن کي جنهن کي برڪت وارو ڪيوسون. هن سيريا کي شام کي الله تعالي برڪت وارو ڪيو. حضرت ابراهيم تورات ۾ لکيل آهي ته حضرت ابراهيم جڏهن بيدار ٿيو

قرا ظاهرة وقدرنا فيها السير فرمائي ته سندن وچ ۾ اهي ڳوٺ جن ۾ برڪت رکيسون تن جي وچ ۾ پڌرا ڳوٺ لڳو لڳ ڪياسون ۽ انهن ۾ اچ وڃ جو پورو بندوبست رکيوسون الله تعاليٰ جن رکيو بندوبست يعني اهڙو سولو هو جو ماڻهو بنا ڊپ ڊاء جي رات جو ڏينهن جو هلي ٿي سگهيو چيوسون ته راتيان ڏينهان منجهن بي ڀوا بي ڀوا

فقالو ربنا باعد بين اسفارنا چي اسان جا رب اسان جا هي جيڪي سفر آهن هي ٿورا ڏکيا ڪر ٿورا وڏا ڪر هيئن ٿئي هونئن ٿئي جو اسين قافلي وارن کي پنهنجو بليڪ ميل ڪري سگهون انهن کي چئون بابا پئسا ڏيو توهان کي حفاظت ڪنداسون توهان کي وٺي هلنداسون نه ته ته ويندؤ توهان جي مارجي ويندؤ آئون هي ڪلاشنڪوف کڻي ٿو هلان توهان کي بچائيندس پنهنجو هيئن ڪندس هونئن ڪندس پوء چوندا هو مجبور چوندا چوندا چوندا ٻيو نه ماريندو ته اهو ئي ماريندو اسان کي رستي ۾ جيئن اهو نه هندستان ۾ ٺڳ پيدا ٿيا هئا جيڪي ٻه ٽي سؤ سال يڪا ماريائون پيا ماڻهن کي اهڙي قسم گڏجي ويندا قافلن سان رستي ۾ هن کي ماري ڇڏيندا اهڙي قسم سان هنن بدمعاشيون ڪرڻ شروع ڪري ڏنيون جو اهي ٻئي هڪڙو هو هوڏانهن هو سد جو ٽٽڻ هيڏانهن هي ٻي ڳالهه جيڪا سير سفر ۾ جيڪو آهي سو بڇڙائي پيدا ٿي وئي هيڏي فقالو ربنا باعد بين اسفارنا پر ان جو تفسيرن ۾ وڌيڪ ذڪر هوندو ته ڪهڙي نموني سان هنن جو سفر جيڪي ڏکيا ٿي پيا هليا وظلمو انفسهم هن اهي جيڪا گهر ڪئي الله کان يا پاڻ ئي پاڻ همت وارا هئا الله جي مدد کان سواء ئي ائين ڪرڻ ٿي چاهيائون ته جيڪو آهي سو

ترجمو ڪيو، بيشڪ هن ۾ سڀ ڪنهن وڏي صابر شاڪر لاء نشانيون آهن، ان في ذلک لآيات له معنيٰ بيشڪ، له تاڪيد جو لاء، آيات نشانيون آهن، لڪل سڀني صبار ۽ شڪور صبر ڪرڻ وارن لاء شڪر ڪرڻ وارن جي لاء هن ۾ وڏيون نشانيون آهن هن آيت ۾ هاڻي اها آيت اڻيهين ٿي هن کان پوء هڪڙي آيت ٻي پڙهون ٿا. جيئن ابليس جي هاڻي ڳالهه ٿي هلي، ته ابليس ڪهڙي نموني سان جيڪو آهي سو پنهنجي پاڻ کي سچو ڏٺو هنن جي معاملن ۾ يعني انسان جي متعلق جيڪو چيائين ته يار به مون کي تون ٿوري مهلت ڏئي ڇڏ ته پوء آئون ڏس ته تنهنجي هن مخلوق جو ڪهڙو حال ٿو ڪريان اهي سڀئي آئون پاڻ ڏي پاڻ ڏي ڦيرائي ويندس هليو پوء الله تعاليٰ چيو چي ٺيڪ آهي تون ڄاڻ اهي ڄاڻن پوء جو جيڪو تنهنجي پويان هليو تنهن کي آئون تو تو ساڻ گڏ جهنم ۾ وجهندس پوء هاڻ هو ابليس جيڪو آهي الله تعاليٰ هت چئي ٿو ته ابليس جيڪو آهي سو سچو ڏٺو پنهنجي پاڻ کي يعني اسان جهڙن ماڻهن کي جڏهن شيطان ٿو ورغلائي اسين ان جي پويان بس ڪاهيو پئون يڪدم ڀڄ ڀڄان ڀڄ ڀڄان شيطان جي پويان، وٺ وٺ هڻ هڻ شيطان جي پويان شيطان جا پوئلڳ ٿيڻ لاء تيار الله جي ڳالهه ٻڌڻ پيغمبر جي ڳالهه ٻڌڻ کان پري ڀڄ ڀڄان الله جي ڳالهه ٻڌڻ کان پري ڀڄبو پوء شيطان چوندو هلي آء هيڏانهن اچي چوندو واهه وارو ڪر بس اسين تيار آهيون ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين پوء بيشڪ ابليس انهن بنسبت پنهنجي گمان کي سچو لڌو جو مؤمنن جي هڪ ٽوليء کان سواء ٻين ان جي تابعداري ڪئي، يعني هڪڙي ٽولي هئي رڳو جيڪا هن جي چئي ۾ ۾ ڪانه جيڪي عمل صالح ڪرڻ وارا ايمان وارا هئا ثبت اقدام وارا انهن جيڪو سو هن جي چئي تي ڪونه لڳا باقي اسان جهڙا گهڻا ئي شيطان جي پويان ڪاهي پيا وس ولقد صدق عليهم ابليس ظنه ابليس جو جيڪو ظن هو، ابليس جو جيڪو خيال هو، Conjecture، هو، ته آئون هنن کي هيئن ڦاسائيندس اهو سچو ٿيو. فاتبعوه، سڀئي پوء ان جي پويان لڳا. الا فريقا من المؤمنين، سواء هڪڙو گروپ هو مؤمنن جو، جيڪي هن جي پويان ڪونه لڳا. ان گروپ جي ڳالهه هت به آهي، ٻين سورتن ۾ به اچي ٿي ته اهي ڪهڙا آهن، جيڪي الله الله تعاليٰ جن کي بچائي ٿو انهن کان، جيڪي پنهنجو ان ۾ ثابت قدم رهن ٿا پنهنجي ايمان ۾ ۽ پنهنجي عمل صالح تي رهن ٿا انهن کي جيڪي شيطان کي ڪو سلطان ڪونهي انهن تي ڪو انهن تي اٿارٽي پاور انهن تي انهن کي ڪونهي شيطان کي باقي ٻين تي آهي اسان جهڙا گهڻي وما ڪان له هت به اهو سلطان لفظ ٻين هنڌ به سورتن ۾ وما ڪان له عليهم من سلطان يعني شيطان جيڪو آهي ان کي هنن تي ڪا اٿارٽي پاور ڪونهي جيڪي مؤمن آهن ايمان وارا ثابت قدم رهڻ وارا تن تي شيطان پڄي نٿو سگهي ۽ اهڙا ماڻهو الله تعالي رهائي ٿو هر زماني ۾ جن جي ڪري پوء اها ڌرتي هلي ٿي پئي جيڪڏهن سڀئي اسان جهڙا گنهگار ٿي وڃن هليا ته پوء رب پاڪ ڌرتي کي ختم ڪندو هوس. وما ڪان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شڪ وربک علي ڪل شيء حفيظ فرمائي ٿو ترجمو ان جا پڙهون ٿا ته فرمائي ٿو ته ۽ ان جو مٿن ڪو زور نه هو وما ڪان له عليهم من سلطان يعني شيطان جيڪو ڪو پاورفل ڪونه هو هن تي جو هن کي چوي ته هيڏانهن هلو ته هو هن کي هلڻ کان سواء هو پنهنجي مرضي سان ويندا هن پويان وما ڪان هن جو مٿن ڪو زور نه هو پر اسان ائين ٿيڻ ڏنو جو اسان چاهيو ته اسين پرکون ته جيڪو آخرت کي مڃيندو هجي تنهن کي انهيء کان ڌار ڪريون جيڪو ان کان شڪ ۾ پيل هجي. يعني هاڻي اها وري آخرت جي ڳالهه اچي پهرين چيائين حمد آخرت وارو ۽ وري ڪافرن چيو ته اسان تي آخرت ڪونه ايندي الله چيو ته نه نه بلڪل ايندي وئي ايندو وري هاڻي هتي وري به الله تعالي فرمايو ته جيڪو مؤمن ايمان ۾ نٿو رکي آخرت تي يؤمن الا لنعلم من يؤمن بالاخرة ومن هو في منها في شڪ جيڪو مؤمن ايمان ٿو رکي آخرت ۾ ۽ جيڪو شڪ ٿو رکي آخرت ۾ ان جي وچ ۾ اسين سنڌو ڪريون، فرق ڪريون، ۽ اهو ساڳي ڳالهه جيڪا ارايت الذي يڪذب بالدين، بالدين جي ڳالهه يا آخرت جي ڳالهه آهي. سنڌو ڪريون ته ڪهڙو آهي جيڪو ايمان ٿو رکي آخرت ۾ ۽ ڪهڙو آهي جيڪو شڪ ۾ آهي آخرت جي متعلق شڪ وارو ظلم ڪندو ڪندي دير ڪونه ڪندو ٻين جو مال ڦٻائيندي ٻين کي ماريندي ٻين ٻين کي ڪٽيندي ٻين تي ظلم ڪندي دير ڪونه ڪندو پوء جيڪو پر مؤمن هوندو اهو ڊڄندو چوندو مون کي حساب ڏيڻو آهي مون وٽ مون کي الله وٽ پڄڻو آهي آخرت ۾ آئون مڃان ٿو جيڪو آخرت کي نٿو مڃي، جيڪو ائين ڪري ظلم ڪري ٿو ۽ چوري ڪري ٿو، بدمعاشي ڪري ٿو، ڦري ٿو، لٽي ٿو، ظلم ڪري ٿو، قتل ڪري ٿو، پڪ سمجهو ته اهو آخرت کي نٿو مڃي بس. وما ڪان له عليهم من سلطان الا لنعلم نعلم اسين ڄاڻون يعني الله تعالي فرمائي ٿو ته اسان چاهيو ته اسين ثابت ڪريون پنهنجو پاڻ ته پڌرو ڪري ڇڏيون لنعلم ته اسين ڄاڻون من يؤمن بالاخرة ڪير آهي جيڪو آخرت کي مڃي ٿو ۽ ايمان رکي ٿو ان تي ومن هو في منها في شڪ ۽ ڪير ان ۾ جي شڪ ۾ آهي وربک علي ڪل شيء حفيظ ۽ الله تعاليٰ جيڪو آهي سو سڀ ڪنهن شيء تي حفاظت ڪرڻ وارو آهي حفيظ آهي الله تعاليٰ جو اهو ٻيو نالو هتي هاڻي هتي اسان پورو ٿا ڪريون اڳتي هي آيت ايڪيهين ٿي وئي هلي ۽ انشاء الله رڪوع ٽيون پڙهنداسون